ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງ ສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງປາດຖະໜາຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມ າສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນນາງປາດຖະໜາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຈາກສະຖິຕິໃນປະເທດໄທ ພົບວ່າຄົນໄທທັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ກິນນ້ຳຕານໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ຄົນລະ 2 ກິໂລຕໍ່ເດືອນ ປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ມີໃຜກິນນ້ຳຕານຫຼາຍຂະໜາດນັ້ນ ນ້ຳຕານທີ່ຢູ່ໃນ ຮ່າງກາຍນັ້ນມາຈາກໃສ ເຮົາມາເບິ່ງວ່າມາຈາກໃສ ເຮົາໄດ້ຮັບນ້ຳຕານຈາກເຄື່ອງດື່ມທີ່ໃສ່ນ້ຳຕານ ເຊັ່ນ ກາເຟ ນ້ຳອັດລົມ ແລະ ນ້ຳຫວານຊະນິດຕ່າງໆ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່ານ້ຳອັດລົມປ໋ອງໜຶ່ງນັ້ນ ຜະສົມນ້ຳຕານ ປະມານ 12 ບ່ວງຊາ ນອກຈາກນີ້ເຮົາກໍໄດ້ຮັບນ້ຳຕານຈາກການກິນເຂົ້າໜົມທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງເປັນເຂົ້າໜົມທີ່ຜະສົມນ້ຳຕານຫຼາຍ ຈາກການກິນກະແລັມ ເຂົ້າໜົມເຄັກ ເປັນຕົ້ນ ນອກເໜືອຈາກນີ້ເຮົ າຍັງໄດ້ຮັບນ້ຳຕານຈາກອາຫານສຳເລັດຮູບທັງຫຼາຍທີ່ບັນຈຸໃນກະປ໋ອງ ເຊັ່ນ ໝາກໄມ້ດອງ ນ້ຳໝາກໄມ້ກະປ໋ອງ ທີ່ມີການເພີ່ມນ້ຳຕານເພື່ອໃຫ້ຄວາມຫວານ ສະນັ້ນເມື່ອຊື້ເຄື່ອງດື່ມ ຫຼື ເຂົ້າໜົມມາກິນ ທ່ານຜູ້ ຟັງຕ້ອງສັງເກດເບິ່ງຂ້າງກະປ໋ອງ ຫຼື ກະປ໋ອງໃຫ້ດີ ເພາະຈະມີຂໍ້ມູນໃຫ້ອ່ານ ເຊັ່ນຄຳວ່າ Sudos Dextrose Lextrose Fructose ແລະ Maltose ເປັນຕົ້ນ ຄຳເຫຼົ່ານີ້ໝາຍເຖິງນ້ຳຕານ ຫຼື ຄວາມຫວານ ລວມທັງນ້ຳເຜິ້ງ ຫຼື ຫົວນ້ຳຕານ ເຮົາມາຟັງນຳກັນ ເບິ່ງວ່າ ນ້ຳຕານມີຢູ່ໃນອາຫານປະເພດໃດແດ່ ແລະ ມີຫຼາຍປານໃດ ຕົວຢ່າງ ນ້ຳອັດລົມ 1 ແກ້ວ ມີນ້ຳຕານ 12 ບ່ວງຊາ ນ້ຳໝາກກ້ຽງ 1 ຈອກ ມີ 4 ບ່ວງຊາ ກະແລັມ 1 ຈອກ ມີນ້ຳຕານ 10 ບ່ວງຊາ ຂະໜົມອົມກ້ອນໜຶ່ງມີ 1 ບ່ວງຊາ ແລະ ກໍຍັງມີຂອງກິນອີກຫຼາຍປະເພດທີ່ໃສ່ນ້ຳຕານຫຼາຍ ທ່ານເຫັນບໍ່ວ່າແຕ່ລະມື້ ເຮົາກິນນ້ຳຕານຫຼາຍປານໃດ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າເຮົາກິນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈົນອີ່ມ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະໄດ້ຮັບນ້ຳຕານຫຼາຍປານ ໃດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ນ້ຳຕານທີ່ຜ່ານການແປຮູບມາເປັນເຂົ້າໜົມ ມີຄວາມເຂັ້ມຂອງນ້ຳຕານຫຼາຍ ແລະ ຈະດູດຊຶມເຂົ້າໄປໃນກະແສເລືອດໄດ້ຢ່າງໄວວາ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕານໃນເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນສູງກະທັນຫັນ ພະລັງງ ານທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນຈະຢູ່ໄດ້ພຽງຄາວດຽວ ນ້ຳຕານທີ່ສູງຂຶ້ນ ຈະກະຕຸ້ນອິນຊູລິນໃຫ້ຫຼັ່ງອອກມາ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕານໃນຮ່າງກາຍຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການອ່ອນເພຍ ຫິວ ເມື່ອຍ ແລະ ໝົດແຮງ ບາງ ຄົນເມື່ອເກີດອາການເຫຼົ່ານີ້ກໍຈະກິນເຂົ້າໜົມ ຫຼື ອາຫານທີ່ຫວານ ຈາກນັ້ນນ້ຳຕານໃນເລືອດກໍຈະຍິ່ງສູງຂຶ້ນ ອິນຊູລິນກໍຫຼັ່ງອອກມາ ແລະ ນ້ຳຕານໃນເລືອດກໍຫຼຸດລົງອີກ ຖ້າຫາກທ່ານຍັງບໍ່ຫຼຸດການກິນນ້ຳຕານ ຮ່າງກາຍກໍຈະມີການວົນວຽນແບບນີ້ຕະຫຼອດໄປ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າມີວິທີແກ້ໄຂບັນຫານ້ຳຕານຂຶ້ນໆລົງໆນີ້ດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ໂດຍການກິນໝາກໄມ້ທີ່ຫາໄດ້ທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ ໝາກກ້ວຍ ໝາກສີດາ ຫຼື ການກິນເຂົ້າ ກໍໄດ້ ເພາະເສັ້ນໄຍທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການກິນອາຫານພວກນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການດູດຊຶມນ້ຳຕານຂອງຮ່າງກາຍຊ້າລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດບໍ່ຂຶ້ນໆລົງໆ ເສັ້ນໄຍໃນອາຫານຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າ ງກາຍໄດ້ຮັບພະລັງງານຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາອີ່ມໄດ້ດົນອີກດ້ວຍ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົານັ້ນມີລະບົບການຈັດການອາຫານແຕ່ລະຊະນິດແຕກຕ່າງກັນ ພະລັງງານທີ່ຮ່າງກາຍນຳໄປໃຊ້ໄດ້ຢ່າ ງມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດກໍຄືນ້ຳຕານກູໂກສ ເຊິ່ງເຮົາຈະໄດ້ນ້ຳຕານ ແລະ ແປ້ງ ຫຼື ຄາໂບໄຮເດຣດ ເຖິງວ່າໝາກໄມ້ ຫຼື ພືດຜັກມີນ້ຳຕານຢູ່ໃນຕົວແລ້ວ ແຕ່ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ ນອກຈາກນີ້ ເຮົາຈະໄດ້ຮັບເສັ້ນໄຍອາຫານຈາກໝາກໄມ້ ແລະ ພືດໄປພ້ອມໆກັນ ອາຫານຈຳພວກແປ້ງປ້ອງກັນການບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຕານໃນເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນໄວ ເພາະແປ້ງຈະຖືກຍ່ອຍລະລາຍເປັນກູໂກສຢ່າງຊ້າໆຕາມທີ່ຮ່າ ງກາຍຂອງເຮົາຕ້ອງການ ການກິນອາຫານຈຳພວກແປ້ງທີ່ບໍ່ຜ່ານການແປຮູບ ຫຼື ປຸງແຕ່ງນັ້ນ ຈະມີຜົນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຫຼາຍ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເຂົ້າຈ້າວສີນ້ຳຕານ ຫຼື ເຂົ້າກ້ອງ ຫຼື ເຂົ້າຈີ່ ຈະສາມາດຊ່ວຍຮັກ ສາລະດັບນ້ຳຕານໄດ້ຄົງທີ່ ແລະ ໄດ້ດົນ ແລະ ການປ່ອຍອິນຊູລິນນັ້ນຈະໜ້ອຍລົງ ຂ້າພະເຈົ້າມີເຄັດລັບໃນການກິນອາຫານຫວານດັ່ງນີ້ ຂໍ້ທຳອິດ ທ່ານຕ້ອງຝຶກຕົນເອງໃໝ່ ເມື່ອທ່ານຢາກກິນອາຫານ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຫວ ານ ໃຫ້ກິນໝາກໄມ້ສົດແທນ ຈະເປັນການດີກວ່າ ເພາະໝາກໄມ້ສົດມີສານອາຫານ ລົດຊາດຫວານຈາກທຳມະຊາດຢູ່ແລ້ວ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມຫຍັງກໍໄດ້ ທີ່ສຳຄັນກໍຄືຄວາມພໍດີ ເທົ່ານີ້ກໍສາມາດຄວບຄຸມ ຕົວເຮົາເອງໄດ້ແລ້ວ ຫຼື ການກິນຈາກການກິນທຸກມື້ ມາກິນ 2-3 ມື້ເທື່ອໜຶ່ງກໍໄດ້ ການຫຼຸດນ້ຳຕານດ້ວຍການກິນໝາກໄມ້ກໍຄືວິທີງ່າຍໆທີ່ສຸດ ພະຄຳຄຳພີໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຖ້າທ່ານກິນນ້ຳເຜິ້ງ ຈົ່ງກິນໃຫ້ພໍດີກັບຄວາມ ຕ້ອງການ ນີ້ຄືຂໍ້ຄິດສຳລັບທຸກຄົນ ແລະ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍລາທ່ານໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ທ່ານນາງປາດຖະໜາໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເ ຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວັນຕິສສາກົນ AWR ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼື ການຕິຊົມອັນໃດ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາໄດ້ເນ າະ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ມື້ນີ້ເຮົາມາພົບກັນອີກເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ແລະ ມື້ນີ້ເຮົາກໍມາພ້ອມກັບຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູ ໃນເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຄືກັບທຸກໆມື້ນັ້ນແຫຼະ ຄືຊິບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ຈະປະຕິເ ສດດອກເນາະວ່າທາງຫຼວງ ຫຼື ທາງດ່ວນນັ້ນ ເມື່ອເກີດອຸບັດຕິເຫດແຕ່ລະເທື່ອມັກຈະເປັນອຸບັດຕິເຫດທີ່ຮຸນແຮງ ມີຄົນບາດເຈັບ ແລະ ຕາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເພາະມັນເປັນທາງແປນກວ້າງ ແລະ ຄົນຂັ ບລົດກໍໃຊ້ຄວາມໄວຢ່າງສູງ ແຕ່ວ່າກົງກັນຂ້າມກັບຫົນທາງທີ່ຄັບແຄບ ແລະ ມີຂຸມ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາຊ້າໆລົງ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດກໍໜ້ອຍກວ່າຫົນທາງກວ້າງ ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາປຽບທຽບກັບເສັ້ນທາງແ ຫ່ງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາແລ້ວ ທ່ານຜູ້ຟັງຄິດວ່າທ່ານຢາກຈະໃຊ້ເສັ້ນທາງໃດລະ ລະຫວ່າງສອງເສັ້ນທາງນີ້ ທາງກວ້າງ ແລະ ແປນທີ່ນຳທ່ານໄປສູ່ບັນຫາຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ຫຼື ທາງແຄບທີ່ນຳເຮົາໄປສູ່ບັນຫາໜ້ ອຍກວ່າທາງກວ້າງ ນີ້ຄືກັບຫົນທາງທີ່ນຳຄົນໄປສູ່ສະຫວັນ ຫົນທາງກວ້າງ ຫຼື ປະຕູກວ້າງນັ້ນ ຄືທາງແຫ່ງຄວາມຕາຍ ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຊີວິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ຄວາມເຮຮາ ແລະ ການກິນ ດື່ມ ແລະ ເຮັດຕາມໃຈມັກ ສ່ວນຫົນທາງແຄບ ປະຕູແຄບ ຄືຊີວິດທີ່ງ່າຍໆ ແລະ ບໍ່ປ່ອຍຕົວໄປຕາມໃຈມັກຂອງຕົນເອງ ເບິ່ງແລ້ວຄືບໍ່ມີຄວາມສຸກ ແຕ່ທ້າຍສຸດຊີວິດກໍພົບກັບຄວາມສຸກນັ້ນ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ຈົ່ງ ເຂົ້າໄປທາງປະຕູຄັບແຄບ ເພາະປະຕູໄປນະຮົກກໍກວ້າງຂວາງ ແລະ ທາງທີ່ນຳໄປສູ່ທີ່ນັ້ນກໍງ່າຍ ແລະ ຄົນທີ່ເດີນໄປຕາມທາງນີ້ກໍມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ປະຕູທີ່ນຳໄປສູ່ຊີວິດກໍຄັບແຄບ ແລະ ທາງທີ່ນຳໄປສູ່ ທີ່ນັ້ ນກໍຍາກ ແລະ ຄົນທີ່ພົບທາງນີ້ກໍມີໜ້ອຍ ຄຳທີ່ວ່າ ປະຕູຄັບແຄບ ທີ່ກ່າວໄວ້ນັ້ນ ໃນຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນໝາຍເຖິງປະຕູສະຫວັນ ພຣະເຢຊູໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າປະຕູນ້ອຍ ຄົນເຂົ້າຫຼາຍບໍ່ໄດ້ ແຕ່ພຣະອົງໝາຍເ ຖິງປະຕູນ້ອຍ ມີພຽງປະຕູດຽວ ຄືຜ່ານພຣະເຢຊູເອງ ມີໜ້ອຍຄົນທີ່ເລືອກໄປທາງນີ້ ການເລືອກເປັນຄົນດີຂອງພຣະເຈົ້າ ມັນເປັນການຍາກກວ່າການທີ່ເຮົາປ່ອຍຕົວໄປຕາມກະແສໂລກທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ຄົນເຮົ າບໍ່ວ່າຈະເປັນເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ ທຸກຍາກ ຫຼື ຮັ່ງມີ ທຸກຄົນມີທາງເລືອກຂອງຕົນເອງ ບໍ່ແມ່ນຊ້າຍກໍແມ່ນຂວາ ບໍ່ດີກໍແມ່ນຊົ່ວ ໃນສຸພາສິດຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ບອກວ່າ ກະສັດຜູ້ນີ້ມີສະຕິປັນຍາເໜືອຄົນທັງ ໂລກໃນສະໄໝບູຮານ ເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ ມີທາງໜຶ່ງຊຶ່ງຄົນເຮົາຄິດວ່າມັນຖືກຕ້ອງ ແຕ່ຈຸດຈົບຂອງທາງເຫຼົ່ານີ້ ຄືທາງແຫ່ງຄວາມຕາຍ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນເຮົາສ່ວນຫຼາຍຄິດເຂົ້າຂ້າງຂອງຕົນເອງ ຂ້າພະ ເຈົ້າເຄີຍເວົ້າກັບຄົນທີ່ຮູ້ຈັກ ຄົນຄົນໜຶ່ງທີ່ເຂົາມັກສູບຢາ ນ້ຳໜັກເກືອບຮ້ອຍກິໂລ ເຂົາທັງເປັນຄົນຕຸ້ຍ ແລະ ບໍ່ລະວັງໃນເລື່ອງຂອງສຸຂະພາບ ເຂົາໄດ້ເວົ້າວ່າ ມັນລຶ້ງແລ້ວ ປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນໄປຈັ່ງຊີ້ແຫຼະ ແລະ ອີກບໍ່ດົນ ເພາະການທີ່ເຂົາບໍ່ຫ່ວງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເພື່ອນຄົນນັ້ນກໍໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ ເພາະເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສົ້າ ແລະ ໜ້າເສຍດາຍຊີວິດທີ່ໜ້າຈະເຮັດປະໂຫຍດເພື່ອສັງຄົມ ແຕ່ເພາະເຂົາຄົນນັ້ນເລືອກເສັ້ນທາງຊີວິດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ ແລະ ຄົນປະເພດນີ້ກໍມີຫຼາຍໃນສັງຄົມຂອງເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກຂໍເຊີນຊວນທ່ານຜູ້ຟັງ ໃຫ້ຫັນມາເຮັດໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງກັນເ ທາະ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດທີ່ດີກວ່ານີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ພວກເຮົາມີທາງສອງແຍກໃຫ້ເລືອກ ຄືທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ແລະ ທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ພົບແຕ່ຄວາມທຸກທໍລະມານ ຂ້ າພະເຈົ້າຢາກຈະຂໍແນະນຳນັກສຶກສາເຍົາວະຊົນວ່າ ເຮົາຈະປຸກເຮືອນໃຫ້ຢູ່ມື້ດຽວກໍໄດ້ ການປຸກຕູບມັນກໍເປັນເລື່ອງງ່າຍໆ ແຕ່ວ່າມັນຈະຢູ່ໄດ້ຈັກມື້ ກົງກັນຂ້າມກັບການສ້າງຕຶກອາຄານ ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເວ ລາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕອກເສົາເຂັມ ເອົາດິນຈີ່ມາກໍ່ ອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນ ມັນກໍຍາກ ແລະ ກະເສຍເງິນຫຼາຍໃນການກໍ່ສ້າງ ແຕ່ເມື່ອມັນສຳເລັດແລ້ວ ເຮົາກໍສາມາດຢູ່ໄດ້ຫຼາຍປີ ອາດຈົນຮອດເຊັ່ນ ລູກເຊັ່ນຫຼານຂອງເຮົາກໍເປັນໄດ້ ການທີ່ເຮົາຮຽນໜັງສືກໍຄືກັນ ຖ້າເຮົາເລືອກຮຽນແບບບໍ່ສູງ ແລະ ກໍຈົບງ່າຍໆ ຫາວຽກເຮັດງ່າຍໆ ແລະ ລາຍໄດ້ກໍໜ້ອຍໆ ຖ້າເຮົາເຮັດແບບນີ້ຊີວິດຂອງເຮົາຈະປະສົບກັບຄ ວາມທຸກຍາກເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານ ກົງກັນຂ້າມກັບຄົນທີ່ດຸໝັ່ນ ຕ້ອງທົນທຸກລຳບາກ ແຕ່ວ່າໃນປາຍທາງຄືຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຊີວິດ ທາງສອງເສັ້ນມັນແຕກຕ່າງກັນ ບ່ອນທີ່ວ່າ ທາງສັ້ນກັບທາງຍາວ ຄົນທີ່ເ ລືອກທາງສັ້ນກໍຄືຄົນທີ່ໃຊ້ຊີວິດແບບບໍ່ມີຄ່າ ຕົວຢ່າງກໍຄືການດື່ມເຫຼົ້າ ການສູບຢາ ໃຊ້ສິ່ງເສບຕິດຕ່າງໆ ສຸດທ້າຍສຸຂະພາບເຊື່ອມລົງ ເປັນເຫດໃຫ້ມີອາຍຸສັ້ນ ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ ຄົນທີ່ຄິດເດີນທາງອີກຕໍ່ໄປຂ້ າງໜ້າ ຄວນເລືອກໃຊ້ຊີວິດທີ່ບໍລິສຸດ ແລະ ກະດີກວ່າ ປາຍທາງຂອງເຂົາບໍ່ເຈັບປ່ວຍດ້ວຍໂລກທີ່ບໍ່ຄວນເປັນ ຊີວິດມີຄວາມສຸກ ແລະ ຍືນຍາວ ທາງສອງເສັ້ນ ທາງກວ້າງ ແລະ ທາງແຄບ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການມີລະ ບຽບວິໄນຂອງຊີວິດ ການເຮັດອັນໃດກໍຕາມ ຖ້າບໍ່ມີວິໄນກໍຍາກທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ເຊັ່ນ ນັກຮຽນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນດ້ານວິຊາການຕ່າງປະເທດ ບອກວ່າ ການທີ່ເຂົາຮຽນເກັ່ງເພາະເຂົາມີວິໄນໃນການຮຽນ ບໍ່ກ່ຽ ວຂ້ອງກັບສິ່ງເສບຕິດ ມີວິໄນໃນການປະພຶດຕົນ ຈຶ່ງຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຮຽນ ໃນຄຳສອນຂອງພຣະທຳຄຳພີກ່າວວ່າ ຜູ້ໃດທີ່ຮັກວິໄນກໍຮັກຄວາມຮູ້ ຂໍ້ຄວາມນີ້ເປັນຄວາມຈິງພີ່ນ້ອງ ອີກປະການໜຶ່ງ ທ າງກວ້າງ ແລະ ທາງແຄບກໍຄືຄວາມເປັນຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຄິດ ແລະ ຄວາມເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຄິດ ການສ້າງຮາກຖານຊີວິດບໍ່ມີທາງລັດເດີ້ພີ່ນ້ອງເອີຍ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນສ້າງຮາກຖານຊີວິດຂອງເຮົາໃຫ້ດີ ເພື່ອອະນາ ຄົດຂ້າງໜ້າ ໂດຍການເຮັດໃນທາງນັ້ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ເລືອກເສັ້ນທາງຂອງຊີວິດໃຫ້ເປັນໄປຕາມທາງແຫ່ງຄວາມສຳເລັດຂອງຊີວິດ ແລະ ມີຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເລືອກທາງຜິດ ເຊິ່ງເລືອກທາງທີ່ຫາເງິ ນງ່າຍ ໂດຍການຂາຍຢາເສບຕິດ ຊຶ່ງເປັນເສັ້ນທາງຊີວິດຂອງຄວາມຈິບຫາຍ ເສັ້ນທາງແບບນີ້ເປັນການທຳລາຍປະເທດຊາດ ທຳລາຍຄົນອື່ນ ສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຄືການທຳລາຍອະນາຄົດ ແລະ ຊີວິດຂອງ ຕົນເອງ ຂໍໃຫ້ເຮົາຈື່ໄວ້ວ່າ ການເຮັດຊົ່ວນັ້ນບໍ່ມີວັນທີ່ຈະນຳເຮົາໄປສູ່ຊີວິດອັນສຸກສະບາຍຕະຫຼອດໄປ ແນ່ນອນ ມື້ໜຶ່ງຜົນບໍ່ດີມັນຈະມາຫາເຮົາຜູ້ທີ່ເຮັດຄວາມຊົ່ວ ມັນຕ່າງຢູ່ບ່ອນວ່າມັນຈະມາຊ້າ ຫຼື ໄວເທົ່ານັ້ ນເອງ ການທີ່ເຮັດດີ ເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນດີ ແຕ່ການທີ່ເຮັດຊົ່ວ ເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນຊົ່ວເຊັ່ນດຽວກັນ ເພາະສະນັ້ນຄຳສອນຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນສຳລັບເຮົາຫຼາຍ ຂໍໃຫ້ເຮົາເລືອກທາງແຄບ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະລຳບາກ ແຕ່ສຸດທ້າຍເຮົາກໍຈະໄດ້ມີຄວາມສຸກ ພວກເຮົາຈະມີຄວາມທຸກຍາກພຽງແຕ່ຕອນຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອເຖິງຕອນປາຍແລ້ວ ເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຄວາມສຸກທີ່ບໍ່ມີຜູ້ ໃດສາມາດຍາດເອົາໄປໄດ້ ສ່ວນຄົນທີ່ເລືອກເອົາທາງກວ້າງ ແລະ ປະຕູກວ້າງນັ້ນ ເຂົາມັກຈະເລືອກເດີນທາງໂດຍທາງລັດ ໂດຍບໍ່ເຮັດຕາມກົດເກນຂອງຊີວິດ ແລະ ບາງເທື່ອອາດຈະບໍ່ສາມາດໄປເຖິງ ເປົ້າໝາຍກໍເປັນໄດ້ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ບາງເທື່ອທາງທີ່ເຮົາຄິດວ່າຖືກຕ້ອງ ບາງເທື່ອມັນອາດຈະເປັນທາງທີ່ຜິດພາດກໍເປັນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນຕຶກຕອງໃຫ້ດີວ່າ ທາງໃດເປັນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບເຮົາ ແລະ ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າເສັ້ນທາງທີ່ເຮົາເລືອກນັ້ນເປັນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ນຳເຮົາໄປສູ່ຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດ ເອົາລະທ່ານຜູ້ຟັງ ເວລາຂອງພວກເຮົາມາຮອດບ່ອນນີ້ກໍໄດ້ໝົດລົງອີກ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂໍ ລາທ່ານໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທ ະຍຸກະຈາຍສຽງ Adventist ສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມ ເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸ ຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ